ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم، مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئىككىنچى ئىيۇن جۈمە كۈنى ئاڭلىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە.

قىسقا خەۋەرلىرىمىزدە بولسۇن! خىتاي ئۆزىنىڭ ئاساسلىق لىتىي ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولغان ئۇيغۇر ئېلىدىكى لىتىي كانى ۋە لىتىي ئايرىش زاۋۇتلىرىغا ئىككى مىليارد دوللار مەبلەغ سېلىپ رايوندا ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسىنىڭ مۇھىم خام ماتېرىيالى بولغان لىتىي ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ كېڭەيتمەكچى بولغان بەنچمارك ناملىق يېڭى ئېنېرگىيە ئاخبارات تورىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىللارنىڭ لىتىي ئىئونلۇق باتارېيەسىنى ئىشلەپچىقىرىدىغان ئەڭ چوڭ كارخانىسى بولغان نىڭدې دەۋرى شىركىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لىتىي كانى ۋە لىتىي ئايرىش زاۋۇتلىرىغا ئىككى مىليارد دوللارلىق مەبلەغ سېلىشنى قوللىغان كارخانىلارنىڭ بىرى ئىكەن خەۋەردە ئىككى مىليارد دوللارلىق مەبلەغ سېلىنسا بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لىتىي مەھسۇلاتى بىلەن تەمىنلەشنى ئىككى ھەسسە ئاشۇرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە خىتاينىڭ ئىككى مىليارد دوللار مەبلەغ سېلىشىدىن كېيىن ئۇيغۇر رايونىنىڭ لىتىي مەھسۇلاتى بىلەن تەمىنلىشى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يىگىرمە تۆت مىڭ توننىغا ئىككى مىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى يىلىغا بارغاندا ئىككى قاتلىنىپ ئاتمىش بەش مىڭ توننىغا چىقىدىكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لىتىي ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرىنىڭ نۇقتىلىق چاقىلىق ناھىيەسىگە ئورۇنلاشقانلىقى بولۇپمۇ چاقىلىقنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى لوپنۇر كۆلى ئەتراپىدىكى لوپنۇر يېزىسىغا جايلاشقانلىقى بۇ يېزىدا چوڭ كۆلەملىك سانائەت ئىشلەپچىقىرىش باغچىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقى مەلۇم ھالبۇكى ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللېم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزىگە ئوخشاش نوپۇزلۇق چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا خەلقئارادىكى داڭلىق ئاپتوموبىل ماركىلىرىنى زاپچاس بىلەن تەمىنلەيدىغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ خىل زاپچاسلارنىڭ خام ئەشياسىنى قېزىش ۋە تاۋلاشتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ كەڭ كۆلەملىك ئىشلىتىلىدىغانلىقى ئېلان قىلىنغان.
يىلدا بىر قېتىم سىنگاپوردا ئۆتكۈزۈلىدىغان شاڭگرىلا دىئالوگى ناملىق ئاسىيا بىخەتەرلىك يىغىنى ئىككىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى كەسكىنلىشىپ كەتكەن بىر شارائىتتا باشلاندى. چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە يىغىندا ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيلىكنىڭ ئەكس ئېتىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. ئىككى كۈن داۋاملىشىدىغان بۇ يىغىنغا قىرىق توققۇز دۆلەتنىڭ مۇداپىئە مىنىستىرلىرى، يۇقىرى دەرىجىلىك ھەربىي ئەمەلدارلىرى، دىپلوماتلىرى، قورال-ياراغ كارخانىلىرىنىڭ مەسئۇللىرى ۋە بىخەتەرلىك مۇتەخەسسىسلىرى ئىشتىراك قىلىدۇ.

كۆرۈشۈشنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىدىن بېشارەت بەرگەن. للويد ئاۋستىن بۇ ھەپتە ياپونىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ياسۇكازۇ بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاينىڭ كۆرۈشۈشنى رەت قىلغانلىقىدىن ئەپسۇسلانغانلىقىنى ئېيتقان. للويد ئاۋستىننىڭ لى شاڭفۇ بىلەن كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلىشىغا ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرلىرى جەنۇبىي دېڭىزدا خىتاي كۈرەشچى ئايروپىلانىنىڭ بىر ئامېرىكا ئايروپىلانىغا كاشىلا قىلىشى سەۋەب بولغانلىقى للويد ئاۋستىننىڭ ياپونىيە مۇداپىئە مىنىستىرىغا خىتاي بۇ خىل ئىغۋاگەرچىلىكنى توختاتمىسا مەلۇم نۇقتىدا ناھايىتى تېز كونتروللۇقتىن چىقىپ كېتىدىغان ھادىسە يۈز بېرىشىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى يۈز بەرگەن تۆتىنچى ئىيۇن تيەنئەنمېن قىرغىنچىلىقىنىڭ ئوتتۇز تۆت يىللىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنى بۇ قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشقا چاقىرغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ قەيت قىلىشىچە كىشىلەر دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا بېيجىڭنىڭ تيەنئەنمېن مەيدانىدىكى قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلەۋاتقان بىر پەيتتە خىتاي دائىرىلىرى مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىنى كىشىلەرنىڭ خاتىرىسىدىن ئۆچۈرۈپ تاشلاشقا تېخىمۇ قاتتىق ئۇرۇنماقتىكەن باياناتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېموكراتىيەنى قوللىغۇچىلارنى كەڭ كۆلەمدە ئۆلتۈرۈشتىكى جاۋابكارلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلار ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىغا تۆلەم تۆلىشى كېرەكلىكى تەلەپ قىلىنغان مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى بېيجىڭدا پارتلىغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ پارىخورلۇققا قارشى تۇرۇش نامايىشى بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى پۈتكۈل خىتايغا كېڭىيىپ خىتاي تارىخىدىكى بولۇپمۇ كومپارتىيەنىڭ قىرىق يىللىق ھاكىمىيەت تارىخىدىكى ئەڭ زور كۆلەملىك نارازىلىق ھەرىكىتىگە ئايلانغان ئەينى ۋاقىتتا بېيجىڭدىكى ھەرقايسى ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تيەنئەنمېن مەيدانىنى ئىگەللەپ دېموكراتىيە تەلەپ قىلغان شۇ ۋاقىتتىكى ھەرىكەتتە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىدىن ھازىر تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى ئۆركەش دۆلەت شۇ قېتىملىق ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئاساسلىق يېتەكچىلىرىدىن بىرى بولغان لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىپ، مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىل تۆتىنچى ئىيۇن كېچىسى تيەنمىن مەيدانىدىكى نامايىشچىلارنى تانكىلار بىلەن قانلىق باستۇرغان. خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ قېتىملىق باستۇرۇشتا ئۆلگەن ياكى ئىز دېرەكسىز غايىب بولغانلارنىڭ سانىنى ھازىرغا قەدەر ئېلان قىلىپ باقمىدى. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ باياناتىدا بۇ تەشكىلاتنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تيەنمىن قىرغىنچىلىقىدىن ھازىرغا قەدەر ھېساب بەرمىگەنلىكىنى تەنقىدلىگەن. بۇ تەشكىلاتنىڭ قەيت قىلىشىچە، بۇ قىرغىنچىلىقتا خىتاينىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلماسلىقى، ئۇنىڭ شىنجاڭدا بىر مىليوندەك ئۇيغۇرنى ئاساس قىلغان تۈركىي مۇسۇلمانلىرىنى تۇتقۇن قىلىشى، خوڭكوڭدا ئەركىنلىكنى باستۇرۇشىغا يول ئاچقان ئامىللارنىڭ بىرى ئىكەن. ئىتالىيەدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ئون سەككىزىنچى نۆۋەتلىك ۋېنېتسىيە بىيەنەل بىناكارلىق كۆرگەزمىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى شىنجاڭ لاگېرلىرىنىڭ كۆرگەزمە قىلىنىشى تالاش-تارتىش قوزغاپ، خىتاينىڭ دۇنيادىكى مەزكۇر نوپۇزلۇق بىناكارلىق كۆرگەزمىسىدىن چېكىنىپ چىقىشىغا سەۋەب بولغان. ئىتالىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، گوللاندىيەنى مەركەز قىلغان ئارخىتېكتور ئالىسون كېللىنگ خانىمنىڭ كېللىنگ مېمارچىلىقى ناملىق بىناكارلىق ۋە دىجىتال تاراتقۇ ئورنى شىنجاڭدىكى تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىنى تەكشۈرۈش ناملىق شىنجاڭ لاگېرلىرىنىڭ بىناكارلىق سخېمىسى بىلەن لاگېرلاردىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرىنى كۆرگەزمىگە قويغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئالىسون كېللىنگ كۆرگەزمىگە قويغان شىنجاڭ لاگېرلىرى كېلەچەكنىڭ تەجرىبىخانىسى ناملىق ئاساسىي كۆرگەزمىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. ئىتالىيەدىكى دېكود ئوتتۇز توققۇز ناملىق تورنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي شۇ سەۋەبتىن بۇ يىللىق، ۋېنېتسىيە بىيەنەل بىناكارلىق كۆرگەزمىسىدىن چېكىنىپ چىققان. بۇنىڭغا قارىتا خىتاينىڭ ئىتالىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى بايانات ئېلان قىلىپ، ئىزچىل تەكىتلەپ كەلگەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە لاگېرلارنى ئىنكار قىلىش پوزىتسىيەسىنى قايتا تەكىتلىگەن. بۇنىڭ خاتا ئۇچۇر ئىكەنلىكى ۋە پاكىتتىن چەكنەپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولمىغانلىقى، رايوندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى كۆپىيىپ، تۇرمۇشى ۋە ئىقتىسادىي سەۋىيەسى ئاشقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. لېكىن، دېكود ئوتتۇز توققۇز تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كۆرگەزمىگە قويۇلغان شىنجاڭ لاگېرلىرى ناملىق كۆرگەزمە بۇ گۇرۇپپىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مۇسۇلمانلارنى ئاساسىي نىشان قىلىپ قۇرۇلغان رايوندىكى تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرى تورىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشى ئاساسىدا تەييارلانغان ئىكەن. كۆرگەزمىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىدىكى بىر تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرى كۆرگەزمە قىلىنغان.
ئۆزبېكىستان بىلەن قىرغىزىستاننىڭ ئۇزۇندىن بۇيان تالاش تارتىشتا بولۇپ كەلگەن قەشقەر ئوش پەرغانە تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى قوبۇل قىلىشىدىن كېيىن خىتاي دائىرىلىرى تېخىمۇ كۆپ خىتاي خۇسۇسىي كارخانىلىرىنى قەشقەرگە يۆتكەپ كېلىش قەدىمىنى تېزلەتكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە قەشقەر ۋىلايىتى خىتاي خۇسۇسىي كارخانىلىرىنى جەلپ قىلىشتا ئاتالمىش بىر قاتار ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئېلان قىلغان بۇ ئىسلاھات تەدبىرلىرى قەشقەرگە كارخانا ئېچىشنى كۆرمەي تۇرۇپ تەستىقلاش كارخانا ئېچىشتا ھەق ئالماسلىق قاتارلىق ئىمتىيازلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن شۇ مۇناسىۋەت بىلەن دائىرىلەر ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنى قەشقەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خۇسۇسىي كارخانىلارنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش يىغىنى چاقىرغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئېلى ۋە خىتاينىڭ ھەر قايسى رايونلىرىدىن ئالتە يۈزدەك خۇسۇسىي كارخانىچى ۋە ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان مېھمان بۇ يىغىنغا قاتناشقان قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ۋالىسى ۋىلايەتلىك پارتكومنىڭ مۇئاۋىن سېكرېتارى ئەنۋەر تۇرسۇن كارخانىلارنى يۈز كۆرۈشمەي تەستىقلاش شۇنداقلا كارخانا قۇرۇشتا ھەق ئالماسلىق قاتارلىق ئىسلاھاتلارنى يولغا قويۇپ قەشقەردە قانۇنلاشقان بازار ۋە خەلقئارالاشقان سودا مۇھىتى بەرپا قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

ئىككىنچى ئىيۇن جۈمە ئاڭلىتىلىۋاتقان مەزكۇر پروگراممىمىزنىڭ ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىنى باشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق مۇخبىرلىرىمىزنىڭ يەتكۈزۈشىدە ئۇيغۇرلار شۇنداقلا

مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەمسىتىش خاراكتېرلىك مۇئامىلىلەرنىڭ بارلىق شەكىللىرىگە خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلغان بدت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئاياللارنى كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ ئوتتۇزىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان بۇ دوكلاتى ۋە دوكلاتتىكى تەۋسىيەلەر مەزكۇر كومىتېتنىڭ بۇ يىل ئون ئىككىنچى ماي كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن خىتاينىڭ ئاياللار ھوقۇقى تەرەققىياتىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش يىغىنىنىڭ خۇلاسە دوكلاتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ خىتاي ئون ئىككىنچى ماي كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق يىغىنغا زور كۆلەملىك بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن قاتناشقان يىغىندا خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكى بدت تەكشۈرگۈچىلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا تۇتقان كەمسىتىش خاراكتېرلىك مۇئامىلىسىگە دائىر كەسكىن سوئاللىرىغا دۇچ كەلگەن ئەمما خىتاي تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئاقلىغانىدى بدت ئاياللارنى كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ ئوتتۇزىنچى ماي ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاينىڭ رايوندىكى زورلاش خاراكتېرلىك پىلانلىق تۇغۇت ئەمەلىيىتىگە دائىر شىكايەتلەر مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش مەجبۇرىي تۇغماس قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان باشقا جىنسىي زوراۋانلىق شەكىللىرىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا بولۇپمۇ كۆپىنچە ئۇيغۇرلار ئولتۇراقلاشقان رايونلاردا بەزەن تەن جازاسى تەشكىل قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن دوكلات قەيت قىلىشىچە بۇ مەزكۇر رايوندا تۇغۇلۇش نىسبىتى خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىغا سېلىشتۇرغاندا جىددىي تۆۋەنلەپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان سەۋەبلەرنىڭ بىرى دەپ كۆرسىتىلمەكتىكەن دوكلات خىتاينىڭ دەرھال تەدبىر قوللىنىپ رايوندىكى پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى بالا چۈشۈرۈش تۇغماس قىلىش ۋە جىنسىي زوراۋانلىقنىڭ بارلىق شەكىللىرىگە خاتىمە بېرىشى ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىپ بۇ خىل قىلمىشلارنى جىنايەت دەپ بېكىتىشى شۇنداقلا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ مەسئۇلىيىتى بار شەخسلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىش تەلەپ قىلىنغان بۇ بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدىن بېرى ئۇيغۇرلار ھەققىدە چىقارغان ئىككىنچى دوكلاتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ژورنالىست ۋە ئاتاقلىق مۇھەررىر قۇربان مامۇت باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەت ۋە دوختۇر گۈلشەن ئابباسنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى روشەن ئابباسنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قەيت قىلىشىچە بې دې تې ئاياللارنى كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ دوكلاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خورلىشىنىڭ خەلقئارا سەھنىدە ئېتىراپ قىلىنىشى

BDTدىن بىر قەدەم ئېلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
لېكىن روشەن ئابباس BDTنىڭ خىتايغا تەۋسىيە بېرىش بىلەن چەكلىنىپ قالماسلىقىنى، خىتاينىڭ ھەرىكىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېلان قىلىشى ھەم خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
ئېزىلگەن مىللەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش بولسا BDTنىڭ قۇرۇلۇش پىرىنسىپلىرىنىڭ ئاساسىدىكى بىردىن بىر مەسئۇلىيىتى. بىرىنچىدىن، BDT چوقۇم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن BDTغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قاتنىشىۋاتقان ۋە شۇنىڭغا ھەسسە قوشۇۋاتقان شەخس ۋە ئورۇنلارغا قارىتا جازا يۈرگۈزۈش كېرەك. يۇقارقى دوكلاتتىكى مۇھىم تەۋسىيەلەرنىڭ يەنە بىرى، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك يولغا قويۇۋاتقان ئۇيغۇر قىزلىرىنى خىتاي ئەرلىرىگە ئۆيلىنىشكە مەجبۇرلاش سىياسىتىدۇر. دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاياللىرىغا ئوخشاش بارلىق ئېتنىك دىنىي ۋە تىل ئايرىمىچىلىقىغا ئىگە ئاز سانلىق مىللەت ئاياللىرىنىڭ جۈپتىنى ئەركىن تاللىشى ئۇلارنىڭ توي قىلىشتا ئەركىن ۋە تولۇق رازىلىقى ئېلىنىشقا كاپالەتلىك قىلىنىشى ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مىللەتلەرئارا نىكاھلىنىشقا مەجبۇرلاش دېلولىرىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق تەكشۈرۈپ بۇنىڭدا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەسئۇلىيىتى بار شەخسلەرنى سوتلىشى ۋە مۇۋاپىق جازالىشى تەلەپ قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتاي ئەرلىرىگە مەجبۇرىي توي قىلىشىنى رايوندىكى مۇقىملىق سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە كەڭ كۆلەملىك يولغا قويدى خىتاي تاراتقۇلىرىدا خىتاي بويتاقلىرىنى شىنجاڭغا بېرىپ ئۇيغۇر قىزلىرىغا ئۆيلىنىشكە چاقىرىدىغان ئېلان سەنئەتلەر ئوچۇق ئاشكارا تەشۋىق قىلىنىشقا باشلىغان خىتاي ئەرلىرىگە تېگىشنى رەت قىلغان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ رادىكاللىق بىلەن ئەيىبلىنىدىغانلىقى ياكى ئاتا ئانىسىنىڭ لاگېرغا قامىلىشى بىلەن تەھدىت سېلىنىدىغانلىقىغا دائىر خەۋەرلەر تارقالغان ھالبۇكى بۇ خىل مەجبۇرىي تويلىشىش ھەرىكىتى ئۇيغۇرلارنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغاپلا قالماي بەلكى چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭمۇ تەنقىدىگە ئۇچرىغان ئۇلار خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىپ مەجبۇرىي تويلىشىشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلىپ كەلگەنىدى ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇرشۇناسلىق بويىچە نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىسى دەيۋىد توبىننىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتايدىن ئىبارەت كومپارتىيە دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى خىتايلار بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلىشى بىئولوگىيىلىك ئىرقچىلىق ھېسابلىنىدىكەن ئۇ بۇنىڭدا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنى بىئولوگىيىلىك جەھەتتىن يوقىتىشتا ئۇلارنى ئۆلتۈرۈپ ئەمەس بەلكى توي قىلىپ يوقىتىشقا ئىشەنچ باغلىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ دەيۋىد توبىن مۇنداق دەيدۇ، بۇنىڭ خىتاي سىياسىتىگە كەلگەن ئەڭ چوڭ تەرەپلىرىنىڭ بىرى خىتاينىڭ خىتايغا بەرگەن رەسمىي تەبىرىنىڭ نوقۇل كونا كوڭزىچىللىقى نۇقتىئى نەزىرى بولۇپلا قالماي، بەلكى پارتىيە دۆلىتىنىڭ خىتايلار ۋە ئۇيغۇرلارنى بىئولوگىيىلىك تېرمىن ئارقىلىق شەرھلەيدىغان بىئولوگىيىلىك ئىرقچىلىقتۇر. بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنى بىئولوگىيىلىك يوقىتىشتا ئۇلارنى ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئەمەس بەلكى توي قىلىش ئارقىلىق ئېرىتىپ يوقىتىپ ئۇلارنىڭ ئائىلىلىرىدە خىتاي بالىلىرىنى پەيدا قىلىش ۋە بۇ ئارقىلىق ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئىشەنچ باغلىماقتا دەيۋىد توبىننىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ رايوندىكى مەجبۇرىي تويلىشىش سىياسىتى ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى خىتايلاشتۇرۇش پىلانىنىڭ پارچىسى ئىكەن The official program of forced marriage in East Turkestan led by the party state دەيۋىد توبىن مۇنداق دەيدۇ، پارتىيە دۆلىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي تويلىشىش پىروگراممىسى ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە باشقا مۇسۇلمان رايونلىرىنى خىتايلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت كەڭ دائىرىلىك پىلانىنىڭ بىر پارچىسىنى نامايەن قىلىدۇ بۇ باشقا بىر مەدەنىيەتكە سىڭىپ كىرىش باشقا بىر مەدەنىيەتنى قوشۇۋېلىش پىروگراممىسىنىڭ بىر پارچىسى بولغان كونا قېلىپتىكى خىتاي شوۋىنىزمىدۇر

مەقسىتىگە يېتىشتىكى بۇنى بىر بىر ئۇسۇل شەكلىدە ئىشلىتىپ ھازىر ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خىتاي مەدەنىيىتىگە سىڭدۈرۈش ئۇيغۇرنىڭ مەدەنىيەت ۋە دىنىي كىملىكىنى يوقىتىش ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئازايتىش ئىستراتېگىيەلىرىنىڭكى بىر ئۇسلۇبى سۈپىتىدە قوللىنىۋاتىدۇ

دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرىي ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى چەكلەشنى بۇ خىل تەدبىرلەرنى دەرھال توختىتىشنى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان بارلىق ئاياللارنى قويۇپ بېرىشنى خىزمەت ئورۇنلىرىدا بولۇپمۇ كەسپىي ماھارەت ۋە قايتا تەربىيەلەش مەركەزلىرىدە ئاياللارغا جىنسىي زوراۋانلىق پاراكەندىچىلىك سالغان شەخسلەرنى جۈملىدىن ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى سوتلاش ۋە جازالاش تەلەپ قىلىنغان لېكىن ب د ت ئاياللارنى كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ ئون ئىككىنچى ماي كۈنىدىكى يىغىنىدا خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا زىيانكەشلىك قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر بارلىق ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ خىتايلار بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر سوئاللارغا قارىتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھەر خىل ئەنئەنىۋى ۋە دىنىي كاشىلىلاردىن قۇتۇلۇپ ئۆز ئىرادىسى بىلەن ئەركىن جۈپ تاللىشىغا ياردەم قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
خىتاي خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان بىر يۈز ئەللىك سەككىز مىڭ ئوقۇغۇچى ھەر قايسى شەھەر ۋە ۋىلايەتلەردىكى شىركەتلەر، زاۋۇت، فابرىكىلار ۋە دېھقانچىلىق مەيدانلىرىدا ئىشلەشكە تىزىملىتىشقا سەپەرۋەرلىك قىلىنغان. مۇتەخەسسىسلەر ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، بۇ خىتاينىڭ نۆۋەتتە چېكىنىۋاتقان ئىقتىسادىي ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۇنىۋېرسىتېتلاردىكى نورمىدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش غەرب شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىن چېكىنىش ئىشسىزلىقنىڭ ئېغىرلىشىشىدەك بىر قاتار ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزدا بولسۇن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىلىرى بۇ يىل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون تەۋەسىدىكى ھەر قايسى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى تىزىملاپ، ئۇلارنى رايوندىكى شىركەت ۋە زاۋۇت فابرىكىلاردا ئىشلەشكە سەپەرۋەر قىلىش پائالىيەتلىرىنى باشلىغان. تەڭرىتاغ تورىدا يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىنغان خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئالىي مەكتەپلەرنى پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلىرى سانى بىر يۈز ئەللىك سەككىز مىڭ بولۇپ، بۇلتۇرقىدىن ئوتتۇز ئىككى مىڭ ئوقۇغۇچى ئارتۇق ئىكەن. نۆۋەتتە ئۈرۈمچى، ئاقسۇ، قەشقەر، غۇلجا، تۇرپان قاتارلىق ھەر قايسى شەھەر، ۋىلايەتلەردە بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى تىزىملاپ، ئۇلارنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون تەۋەسىدىكى شىركەت، زاۋۇت، كان، فابرىكىلار ۋە دېھقانچىلىق مەيدانلىرىدا ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرۈش خىزمىتى باشلانغان. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە يەنە، ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىلىرىنى تىزىملاپ، خىزمەتكە سەپەرۋەرلىك خىزمىتى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت تۈرىنى مەكتەپلەرگە ئېلىپ كىرىشنى قانات يايدۇرۇش، خەلققە پاراۋانلىق يارىتىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنىڭ كاپالىتى دەپ تەرىپلەنگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى غايەت زور بولۇپلا قالماستىن، دائىرىلەر بۇرۇنقىغا قارىغاندا ئۇلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بەرگەن. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل نېمە سەۋەب بىلەن بۇنداق ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى كەڭ كۆلەمدە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا كىرىشتى؟ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىشنى جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنىڭ كاپالىتى دەپ قارايدۇ؟ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى ھەققىدە ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تەھلىلچىلەر ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. خىتاي ۋە ئۇيغۇر دىيارى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىلىرىنىڭ مەزكۇر پائالىيەتلىرىگە دىققەت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشىچە، رايوندا ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ شىركەت، زاۋۇت، فابرىكىلاردا ئىشلەشكە سەپەرۋەر قىلىنىشى بىر جەھەتتىن خىتاي ئۆلكىلىرىدىن نورمىدىن ئارتۇق قوبۇل قىلىنغان

ئۈرۈمچى، ھەتتا توقسۇن ناھىيە، ئاقسۇ شەھەر، ۋىلايەت، ھەممە يەرلەردە. ئالىي مەكتەپنى پۈتتەرگەن، ئوتتۇرا تېخنىكوملارنى پۈتتەرگەنلەرنى خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش. ئەمما بۇ يەردە ئىككى مەسىلە بار. بولۇپمۇ بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا كەلگەندە، بۇ يەردە پەقەت خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇشلا ئەمەس، ياكى خىزمەت ئېھتىياجلىق ئەمەس مۇقىملىق دېگەن ئاتالمىش مۇقىملىق دېگەن نام بىلەن خىتاينىڭكى چېن چۈەنگونى يۆتكەپ ئەكەتكەندىن كېيىن مىللىي قىرغىنچىلىق ئىككى مىڭ ئون ئالتىنىڭ ئاخىرسى باشلىنىپ بۇلتۇر چېن چۈەنگونى ئەكەتكەندىن كېيىن ما شىڭرۇي كەلگەندىن كېيىن بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى يېڭى بىر ئۇسۇل بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ بۇ بولسا يەنە ھېچقانداق ئۇيغۇرنى ئۆز ئالدىغا ئىش قىلىدىغانغا ئۇنىڭغا ئەركىنلىك بەرمەسلىك. مەيلى ئوتتۇرا مەكتەپ پۈتتەرسۇن، مەيلى تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتەرسۇن، مەيلى تېخنىكوم ئالىي مەكتەپنى پۈتتەرسۇن، پۈتتەردى شۇ زامات ئۇلارنى زاۋۇتلارغا ئەكىرىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە، رايوندىكى ئالىي مەكتەپ ۋە كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلەرنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتا ھەرقايسى ۋىلايەت، ناھىيەلەردىكى سانائەت باغچىلىرىمۇ سەپەرۋەر قىلىنغان. ھالبۇكى، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ رايوندىكى ئىشلەپچىقىرىش شىركەت زاۋۇتلىرى مەركەزلەشكەن بۇ خىل سانائەت باغچىلىرى شۇ رايونلاردىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بازىلىرى ئىكەن. بۇ سانائەت باغچىلىرىدا زور ساندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي تۆۋەن ھەق ھەم قاتتىق ئىش ۋە سىياسىي تۈزۈم ئاستىدا ئىشقا سېلىنغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. بۇلاردىن باشقا يەنە لاگېرلاردىمۇ زاۋۇت فابرىكىلار قۇرۇلغان ئىدى. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىللاردا رايوندىكى ئاتالمىش قايتا تەربىيەلەش مەركەزلىرىدىن چىققان بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلارنى لاگېرلار ئىچىگە قۇرۇلغان خىتاي زاۋۇت فابرىكىلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سالغان بولسا، بۈگۈنكى كۈندە يەنە ئالىي مەكتەپ تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى رايوندىكى خىتاي شىركەتلىرى تەرىپىدىن قۇرۇلغان زاۋۇت فابرىكىلاردا ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرۈش ئارقىلىق بۇ جايلاردىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى تولۇقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئەم ئۇيغۇر بالىلىرىغا كەلگەن ۋاقتىدا بۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭكى يەنە بىر خىل ئۇسۇلى. بۇ يەردە يا ئەمگەك كۈچىگە ئېھتىياجلىقىدىن ئەمەس ياكى خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇشتىن ئەمەس. ئەمدى بۇنى ھېلىقى مۇقىملىقنى دېسەك بەك يېنىك بولۇپ قالىدۇ. شەخسەن بۇ يەنە مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى يېڭى نىقابتىكى، يېڭى ئۇسلۇبتىكى داۋاملىشىشى. شۇنىڭغا بۇ ئوقۇغۇچىلارنى خىزمەتكە پۈتتەردى دېگەن ۋاقتىدا مۇشۇ ئىككى خىل، ئالدى بىلەن خىتايلارنى قانداق، ئۇيغۇرلارغا تۇتقان قانداق ئىككىگە ئايرىش، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنى ئېھتىياجىدىن ئەمەس ياكى ئەمگەك ئېھتىياجىدىن ئەمەس ياكى بۇ يەردە خىزمەتكە ئورۇنلاشتۇرۇش مەكتەپ پۈتتۈرۈش ئەمەس، مەجبۇرىي ئەمگەك. بۇ مەجبۇرىي ئەمگەك دېگىنىمىزدە كۆز ئالدىمىزغا كېلىدىغىنى ھېلىقى ھاشا ئەمەس، بىكارغا ئىشلىتىپلا يولغا سالىدىغان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق يەنە شۇنىڭ داۋامى.
نيۇ يوركتىكى خىتاي ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ھازىر خىتايدا ئالىي مەكتەپلەرنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆزىگە مۇۋاپىق خىزمەت تاپالماسلىق مەسىلىسى ئېغىر ئىكەن. شۇڭا بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ھەر قايسى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ سىياسىي ۋەزىپىسى قىلىپ بەلگىلەنگەن ئىكەن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى ئەنە شۇ يۈكسەلگەن ۋەزىپىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتايدا ئىقتىسادىي چېكىنىش ئېغىرلاشقان بولۇپ، بۇ ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق مەسىلىسىگىمۇ كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتمەكتە ئىكەن. جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندى نۆۋەتتە خىتاي ئىقتىسادىدا قاتتىق چېكىنىش يۈز بېرىپ، ئىشسىزلىقنىڭ ئېشىشىغا سەۋەب بولغان ئامىللار ھەققىدە مۇنداق دېدى. ھازىر خىتايدىكى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنىڭ چەت ئەللەرگە يۆتكىلىپ كېتىشى ئىقتىسادنىڭ چېكىنىشىنى كەلتۈرگەن مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى. نۇرغۇنلىغان خىزمەت پۇرسەتلىرى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىغا يۆتكىلىپ كەتتى.

سودا، ئىقتىساد، تېخنىكا جەھەتتىكى چەكلىمىنىڭ كۈچىيىشى قاتارلىق ئامىللار خىتايدىكى ئىشسىزلىقنى ئېغىرلاشتۇردى، نەتىجىدە ئىلگىرىكى يىللاردا ئۇنىۋېرسىتېتلارغا نورمىدىن ئارتۇق قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىلار ھازىر ئۆز كەسپىگە لايىق خىزمەت تاپالمايدىغان ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. تۈركۈم تۈركۈم ئىشسىز ياشلار خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ھەر جەھەتتىن ئېغىر بېسىم ئېلىپ كەلمەكتە. شۇڭا ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى ياشلارنى، ئۇنىۋېرسىتېت تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى تېخنىكىلىق خىزمەتلەرنى قىلىش، ئۆز ئالدىغا ئىگىلىك تىكلەش، مۇلازىمەت كەسپىنى قىلىش ۋە يېزا كادىرلىرى بولۇش دېگەندەك ناملاردا ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇغان ئەسلىدىكى كەسپىدىن باشقا ئىشلارنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرمەكتە. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىۋېرسىتېتلارنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتاي شىركەتلىرىنىڭ زاۋۇت فابرىكىلىرىدا ئىشلەشكە رىغبەتلەندۈرۈلۈشىدە، بىر تەرەپتىن ياشلاردىكى ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش نىشان قىلىنسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى يوشۇرۇش غەرىزىمۇ بار ئىكەن. ئوقۇش پۈتتۈرگەن مەيلى خىتاي بولسۇن، مەيلى ئۇيغۇر بولسۇن، بىزنىڭ يەنە مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئوقۇش پۈتتۈرگەن بۇ ئوقۇغۇچىلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زاۋۇت كارخانىلارغا ئىشلەشكە تەۋسىيە قىلىشى، مەيلى ئۇلارنىڭ نېمە كەسىپتىن پۈتتۈرۈشىدىن قەتئىينەزەر، بۇ ئەلۋەتتە، دېمەككى، مۇشۇ خىتاينىڭ ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە، ئىشلەپچىقىرىش سانائەت مۇشۇ ساھەسىدە، دېمەك، ھەقىقەتەن ئومۇميۈزلۈك خىتاي مىقياسىدا كۆرۈلۈۋاتقان ئىشسىزلىقنىڭ ئېغىرلىقىنى بىر تەرەپتىن دېرەك بەرسە، يەنە بىر تەرەپتىن بىزنىڭ ۋەتەندە، يەنى شەرقىي تۈركىستاندا بۇ ئوقۇغۇچىلارنى شۇنداق يەرلىك خىزمەت ئىشلەشكە بۇيرۇش ئارقىلىق بىزنىڭ ۋەتەندە بولۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئەرزان قىلىپ قۇل قىلىپ ئىشلىتىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش مۇشۇ ئەھۋالنى يەنە بىر تەرەپتىن يېپىش مەقسىتى بولۇشىمۇ مۇمكىن مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى يوشۇرۇش يېپىش يەنى ئاتالمىش ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش دېگەن بىر قالپاقلار بىلەن مۇشۇنداق خەۋەرنى چىقىرىشنىڭ ئۆزىمۇ بەلكىم شۇنداق بىر غەرەزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇشى مۇمكىن. زۇبەيرە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ يەنە ئىچكىرى خىتايدىن كېلىپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇۋاتقانلارنى ئۇيغۇر ئېلىدا قالدۇرۇش، تېخىمۇ كۆپ ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن خىتاي ياشلىرىنى ئىچكىرى خىتايدىن ئەكېلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق خىتاي نوپۇسىنى كۆپەيتىشمۇ مەقسەت قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن.
بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى تولۇق كونتروللۇققا ئېلىش ئۈچۈن كۆچمەنلەرنىڭ سانىنى كۆپەيتىش بۇنداق دېيىشكىمۇ بولىدۇ. ۋەتەننى خىتاينىڭ نوپۇسلىرى بىلەن تولدۇرۇش مانا مۇشۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ دۆلەت سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

خىتاي ئەمەلدارلىرى ئۈستىدىن ئارگېنتىنا فېدېراتسىيە سوتچىلار ھەيئىتىگە ئەرز سۇنغان ئىدى. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتى ئۈستىدىن سۇنغان ئەرزنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ھەققىدە مەلۇمات بەردى. دىققىتىڭلار ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتىدا بولسۇن. يىگىرمە يەتتىنچى ماي كۈنىدىن ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگىچە ئارگېنتىنادا زىيارەتتە بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، قۇرۇلتاي ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات، قۇرۇلتاينىڭ باياناتچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىملاردىن تەركىب تاپقان قۇرۇلتاي ھەيئىتى، قۇرۇلتاينىڭ ئارگېنتىنادىكى ئادۋوكاتلىرى گابرىئېل كاۋوللا ۋە جۆن نېتو بىلەن بىر قانچە قېتىم ئۇچرىشىش ئېلىپ بېرىپ، ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى نامىدا ئۇيغۇر ئېلىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە بۇ خىل قىرغىنچىلىققا بىۋاسىتە قوماندانلىق قىلغان ۋە قىلىۋاتقان خىتاي ئەمەلدارلىرى ئۈستىدىن ئارگېنتىنا فېدېراتسىيە سوتچىلار ھەيئىتىگە سۇنغان ئەرزىنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ باردى. ئۇلار ئادۋوكاتلاردىن سوتنىڭ تەكشۈرۈشىنى تېزرەك باشلىشى ئۈچۈن ئارگېنتىنا ئەدلىيە مەھكىمىسىگە ھەيدەكچىلىك قىلىشنى ۋە سوتنى داۋاملىق تۈردە دەلىللەر بىلەن تەمىنلەشنى داۋاملاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلدى. دولقۇن ئەيسا باشچىلىقىدىكى قۇرۇلتاي ھەيئىتىنىڭ ئارگېنتىناغا قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق زىيارىتى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى نامىدا ئارگېنتىنا سوتىغا سۇنۇلغان ئەرز يەنە قايتا كۈن تەرتىپكە كەلگەن. بۇ ھەقتە تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ بۇ قېتىمقى ئارگېنتىنا زىيارىتىمىزنىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىدىن بىرسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئارگېنتىناغا كېلىپ ئارگېنتىنا مەھكىمىسىگە خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چېتىشلىق بولغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى سوتقا تارتىش ھەققىدە بەرگەن ئەرزنامىمىزنى سۈرۈشتە قىلىش ۋە ئۇنىڭ تەرەققىياتى ھەققىدە ئادۋوكاتلىرىمىز بىلەن مۇزاكىرىلىشىش. بۇ يەردە بىز، ئەلۋەتتە، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ ئادەملىرى بىلەن كۆرۈشتۇق، خەلقئارا تەشكىلاتلار بىلەن، پارلامېنتارلار بىلەن، مەتبۇئاتلار بىلەن، ھەتتا ئۇنىۋېرسىتېتلار بىلەنمۇ ئايرى ئۇچرىشىشلار ئارقىلىق بۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىمىزنى ئېلىپ باردۇق، ئەمما دېگەندىكىدەك مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىمىزنىڭ بىرسى بىزنىڭ بەرگەن ئارژېنتىنا مەھكىمىسىدىكى ئەرزىمىزنىڭ تەرەققىياتلىرىنى مۇزاكىرە قىلىشتى. ئادۋوكاتلار بىلەن ناھايىتى ياخشى مۇزاكىرىلىرىمىز بولدى. ھازىرقى تەرەققىيات سوتنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى ھەققىدە ئادۋوكاتلارلىرىمىز بىلەن مۇزاكىرىلەشتۇق ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە بوينوس ئايرېس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن فاكۇلتېتى نىڭكى مۇدىرلىرى ۋە قانۇنچىلار بىلەن بۇ سوتنى بىزنىڭ ئادۋوكاتلار ھەمكارلىشىپ قانداق شەكىلدە تېزلەشتۈرۈش بۇنىڭ ئېھتىماللىقلىرى يەنە قانداق شەكىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئارژېنتىنا سوتىدا سوتقا تارتىش مەسىلىلىرى ھەققىدە مۇزاكىرىلەر ئېلىپ باردۇق ئوتتۇز تۆت بەتتىن تەركىب تاپقان ۋە ئىسپانچە ھازىرلانغان دەسلەپكى ئەرزنامىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە بىۋاسىتە چېتىشلىق بولغان ھەم جاۋابكارلىقى بولغان خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ، خىتاي مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق مۇدىرى مېڭ جيەنگو، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى پارتكومنىڭ سابىق سېكرېتارى چېن چۈەنگو، مۇئاۋىن سېكرېتارى جۇ خەيلۈن، شىنجاڭ جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ نازىرى ۋاڭ مىڭشەن، خىتاي خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق مۇدىرى لى جەنشۇ قاتارلىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇز نەپەردىن ئارتۇق خىتاي ئەمەلدارىنىڭ ئاتالمىش ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش دېگەن نىقاب ئاستىدە ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەرنى قاتتىق باستۇرۇش، مىليونلاپ بىگۇناھ خەلقنى جازا لاگېرىغا، تۈرمىلەرگە سولاش، قىيناش ھەققىدە ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا

ئارگېنتىنا سوت مەھكىمىسىدىن ئەرزنامىدە ئورۇن ئالغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىش تەلەپ قىلىنغان ۋە ئۇلارنىڭ جىنايى قىلمىشلىرى ھەققىدە كۆپلىگەن ھۆججەت ۋە دەلىللەر سۇنۇلغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئارگېنتىنا سوتىغا سۇنۇلغان بۇ ئەرزگە ئارگېنتىنا ھۆكۈمىتىنىڭ قىسمەن توسالغۇسى بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ھازىرغىچە رەت قىلالماسلىقىغا قارىغاندا، بۇ مەزكۇر سوتنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
بىزنىڭ بۇ سوتىمىز ھازىرغىچە سىياسىي ئىرادىنىڭ ۋە ياكى ھۆكۈمەتلەرنىڭ توسقۇنلۇقىغا قىسمەن تەسىرىگە ئۇچرىغاندەك بولسىمۇ، ئەمما بۇ داۋام قىلىۋاتقان گەپ. بىز بەرگەن ئىلتىماسىمىز ئەگەر ھۆكۈمەتنىڭ بىۋاسىتە تەسىرىگە ئۇچرىغان بولسا، ھازىرغىچە ئادالەت مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن، بۇ يېپىلىپ كېتىپ بۇ قاراپ چىقتۇق تاقالدى دەپ رەت قىلىش ئېھتىمالى بار ئىكەن ئەمما ھازىرغىچە بۇنى رەت قىلالماي ماڭغانلىقىنىڭ ئۆزى ناھايىتى بىر زور ئۈمىدنىڭ بارلىقىنى كۆرسەتتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئەرزنامىسىدە ئانىسى جازا لاگېرىدا ۋاپات بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق، گۈلباھار جېلىلوۋا، مېھرىگۈل تۇرسۇن، گۈلزىرە ئاۋۇلخان، سايراگۈل ساۋۇتباي ۋە تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنس قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپلىگەن شاھىتلارنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھەققىدە بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىمۇ تەپسىلىي ئورۇن ئالغان بولۇپ، ئارگېنتىنا فېدېراتسىيەسى سوتچىلار ھەيئىتىنىڭ بىر نەپەر ئەزاسى مەزكۇر ئەرزنى قوبۇل قىلغان ئىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئەنگلىيەلىك ئادۋوكاتى مايكل پولاك ۋە ئارگېنتىنالىق ئادۋوكاتلىرى گابرىيېل كاۋاللو ۋە جۇئان نېتو مەزكۇر دېلوغا ھەيدەكچىلىك قىلىپ كەلمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئەرزنامىسىدە يەر ئالغان قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ سوتنىڭ نەتىجىسىنى تۆت كۆز بىلەن كۈتۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
قۇرۇلتاي ھەيئىتى ئارگېنتىنادا زىيارەتتە بوۋاتىدۇ. بۇلار مۇشۇ جەرياندا ئۆتكەن يىل ئاۋغۇستتا ئاشۇ ئارگېنتىنا سوتىغا سۇنغان ئەرزنىڭكى تەرەققىيات يۈزلىنىشى توغرىسىدا كۆپ قېتىم سۆھبەتلەردە بولدى. بۇنى ئاڭلاپ مەن شەخسەن مەن مۇشۇ ئەرز سۇنغۇچى بولغان بىر جازا لاگېرى شاھىتى بولۇش. شۇنىڭ بىلەن مۇشۇ سوت تەرەققىياتىنىڭ تېزراق بولۇشىنى ۋە شۇ خىتايدىكى جازا لاگېرىغا چېتىشلىق بولغان شۇ زالىم خىتايلارنىڭكى تېگىش جاجىسىنى تېزراق يېيىشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمەن. چۈنكى مۇشۇنداق بولغاندا پۈتۈن دۇنياغىمۇ بىر ياخشى تەسىر بولىدۇ دەپ ئويلايمەن ھەم شۇ سوتنىڭكى تېزراق بىر ئېچىلىشىنى زور ئۈمىد بىلەن كۈتۈۋاتىمەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئارگېنتىنا سوتىغا خىتاي رەھبەرلىرى ئۈستىدىن ئەرزنامە سۇنۇش ھەرىكىتى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن زور دەرىجىدە قوللىشىغا ئېرىشكەن ۋە چەت ئەل مەتبۇئاتلىرىنىڭمۇ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى. ئارگېنتىنا سوت مەھكىمىسى ناھايىتى كەڭ دائىرىلىك سالاھىيەتكە ئىگە بولۇپ، ئارگېنتىنا ئاساسىي قانۇنىنىڭ يۈز ئون سەككىزىنچى ماددىسى بويىچە ئارگېنتىنا ئەدلىيە مەھكىمىسى مەيلى كىم ياكى قايسى دۆلەتتىن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزگەن ئورۇن ۋە شەخسلەر ئۈستىدىن مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ۋە ئۇلارنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈش ھوقۇقىغا ئىگە. بۇنىڭغا ئاساسەن ئارگېنتىنا ئەدلىيە مەھكىمىسى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغان ئىسپانىيەلىك دىكتاتور فرانچېسكو فرانكو ۋە روھىنگا مۇسۇلمانلىرىغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان بىرما ھاكىمىيىتى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش باشلاتقان ئىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئارگېنتىنا سوتىنىڭ بۇ ئەۋزەللىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىلەن بىرلىكتە ئارگېنتىنا سوتىغا خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە ئەمەلدارلىرى ئۈستىدىن ئەرز سۇنۇش قارارى ئالغان ۋە لوندوندىكى داڭلىق ئادۋوكات مايكىل پولاق ئەپەندىنى ئەرزنامە ھازىرلاشقا

ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدىكى بىر قانۇن لايىھەسى بىرىنچى ئىيۇن كۈنى ياۋروپا پارلامېنتىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ ماقۇللانغان. ياۋروپا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا قاتتىق قانۇن دەپ سۈپەتلىنىۋاتقان بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ماقۇللۇقتىن ئۆتۈشى ئانچە ئاسانغا توختىمىغان ئىكەن. گېرمانىيەدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرى سىياسىتى خەلقئاراغا ئاشكارىلىنىپ ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتكەندىن كېيىن، يەنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يەنە ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقىغا دائىر مەلۇماتلارمۇ ئاشكارىلىنىپ، دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتىشقا باشلىغانىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك بەزى قانۇنلارنى ماقۇللاپ ئىجرا قىلىشقا باشلىغان بولسىمۇ، ياۋروپا ئىتتىپاقىدا بۇ ساھەدە تەدبىر قوللانغان دۆلەتلەر يوق دېيەرلىك بولغان ئىدى. پەقەت گېرمانىيە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغا كەلگەندە يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى ماقۇللاپ، ئىشچى- خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى ئۈچ مىڭدىن يۇقىرى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى يانۋاردىن باشلاپ، ئىشچى- خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى مىڭدىن يۇقىرى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى يانۋاردىن باشلاپ بۇ قانۇننى تەتبىقلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا ياۋروپا ئىتتىپاقى ياكى ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەر بۇ جەھەتتە ئىجابىي قەدەم باسمىغان ئىدى. خەۋەرلەردە كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ياۋروپا كومىسسىيونى تەرىپىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ دەسلەپكى لايىھەسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. شۇ يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا يىگىرمە يەتتە دۆلەتنىڭ پىكىر قاتناشتۇرۇشى بىلەن بۇ قانۇنغا بەلگىلىك تۈزىتىشلەر كىرگۈزۈلگەن.

ياۋروپا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە قاتتىق قانۇن دەپ سۈپەتلىنىۋاتقان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئاۋاز بېرىش نەتىجىسىگە قارىغاندا، ئۈچ يۈز ئاتمىش ئالتە پارلامېنت ئەزاسى قوللاپ ئاۋاز بەرگەن، ئىككى يۈز يىگىرمە بەش پارلامېنت ئەزاسى قارشى ئاۋاز بەرگەن، ئوتتۇز سەككىز پارلامېنت ئەزاسى بولسا ئاۋاز بېرىشتىن ۋاز كەچكەن. دېمەك، مەزكۇر قانۇن ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ ماقۇللۇقتىن ئۆتۈشى ئانچە ئاسانغا توختىمىغان. ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە بايان قىلىنىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئاسان ماقۇللۇقتىن ئۆتمەسلىكىدىكى سەۋەب ئۇنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى قاتتىق قانۇن بولۇپ تۈزۈلگەنلىكىدە ئىكەن. بۇ قانۇننىڭ روھىغا بىنائەن ئېيتقاندا، تۆۋەن چەكتە ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى ئىككى يۈز ئەللىكتىن يۇقىرى بولغان، يىللىق تىجارەت سوممىسى قىرىق مىليون ياۋروغا يەتكەن شىركەتلەر. يۇقىرى چەكتە بولسا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى بەش يۈزدىن يۇقىرى بولغان. يىللىق تىجارەت سوممىسى بىر يۈز ئەللىك مىليون ياۋروغا يەتكەن بارلىق ياۋروپا شىركەتلىرى بۇ قانۇنغا بويسۇنۇشى لازىمكەن. خىلاپلىق قىلغۇچىلار ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قانۇنلىرى دائىرىسىدە جاۋابكارلىققا تارتىلىدىكەن. مەزكۇر قانۇننىڭ قاتتىقلىق دەرىجىسى گېرمانىيەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدىنمۇ ئېشىپ كەتكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى خەلق پارتىيەسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشى، يېشىللار پارتىيەسىنىڭ قوللىشى بىلەن ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن بۇ قانۇننى بەزى پارتىيەلەر ۋە سىياسەتچىلەر دۇنيا مىقياسىدا كىشىلىك ھوقۇقنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە قوغداش، مۇھىتنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە ئاسراش، بالىلار ۋە قۇللۇق ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىش يولىدىكى تارىخىي ئابىدە دەپ ماختاۋاتقان بولسىمۇ، يەنە بەزى پارتىيەلەر ۋە سودا گۇرۇھلىرىنىڭ رەھبەرلىرى ئۇنى، شىركەتلەرنىڭ پۇت قولىنى چۈشەپ قويىدىغان، رىقابەت كۈچىنى ئاجىزلىتىدىغان، ئوتتۇرا ۋە كىچىك تىپتىكى شىركەتلەرنى بېسىم ئاستىدا قويىدىغان، جازا دائىرىسى ئېنىق بولمىغان مۇجمەل قانۇن دەپ ئەيىبلەشكەن. نېمىلا بولمىسۇن، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ماقۇللۇقتىن ئۆتۈشى پارلامېنت ئەزالىرى تەرىپلەشكەندەك زور بىر ئىجابىي قەدەم بولغان. ئۇنداقتا بۇ قانۇننىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن قانچىلىك ئالاقىسى بار؟ كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسى خەلقئارادا كۈنتەرتىپكە كېلىشتىن ئىلگىرىكى ئۇزۇن بىر زاماندا، دۇنيا مىقياسىدا داۋام قىلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ئاساسەن ئۇنتۇلغان بىر مەسىلە ھالىغا كېلىپ قالغان. مەركىزىي لوندوندىكى ئەركىن يۈرۈش ناملىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ قۇل ئەمگىكىگە دائىر ئەڭ يېڭى دوكلاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان. ئۇنىڭدا دۇنيا مىقياسىدا ئەللىك مىليون ئىنساننىڭ زامانىۋى قۇل ئەمگىكىگە مۇپتىلا بولۇۋاتقانلىقى، بۇنىڭ ئىچىدە خىتايدا بەش مىليون ئىنساننىڭ قۇل ئىشچى ئورنىدا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئەمما ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى تۈرمىلەردە، لاگېرلاردا، زاۋۇتلاردا قۇللۇققا تۇتۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭ زادى قانچىلىك نىسبەتنى ئىگىلەيدىغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان. يەنە بىر مەنىدىن ئېيتقاندا، مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنىڭ دۇنيادا قايتىدىن كۈن تەرتىپكە كېلىشىگە ۋە دۆلەتلەردە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنلىرىنىڭ قايتىدىن تۈزۈلۈشىگە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسى سەۋەب بولغان. بۇ قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ قانۇن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىشتە، ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلىرىنىڭ قان تەرى سىڭگەن مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتە مۇھىم رول ئوينايدىكەن.
نۆۋەتتە ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن پۈتۈن ياۋروپا مىقياسىدا قۇل ئەمگەكنى چەكلەشكە دائىر بۇ مۇھىم قانۇن پەرماننىڭكى چىقىشىدا ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسىنىڭكى ناھايىتى چوڭ تەسىرى بولغانلىقىنى كەسكىن دېيەلەيمىز. ھەممەيلەنگە مەلۇم خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يۈرگۈزۈش بىلەنلا توختاپ قالماستىن بەلكى يەنە مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى قۇل ئەمگەككە سېلىش ئارقىلىق بۇ ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسىنى مەيدانغا چىقاردى. بۇ ھەقتىدىكى پاكىتلار، تەكشۈرۈش دوكلاتلىرى كۈندىن كۈنگە بۇ مەسىلىنىڭكى نەقەدەر ئېغىر بولغانلىقىنى، خىتاي دۆلىتىنىڭكى بىر دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇر خەلقىنى قۇل ئەمگەككە مەجبۇرلاۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بۇ چوڭ بىر ۋەزىيەت مەيدانغا كەلمەكتە. خەلقئارادا بۇ ھەقتىدىكى تونۇشلار ئۆسۈۋاتىدۇ، ئامېرىكىدىمۇ بۇ ھەقتىدىكى قانۇنلار بارلىققا كېلىپ ئىجرا بولماقتا، لېكىن ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىنى چەكلەش ئۈچۈن چوقۇم دۇنيا مىقياسىدا ئىجرا بولىدىغان بىر قانۇن رامكىسى شەكىللىنىشى كېرەك، جۈملىدىن خىتاينىڭكى ئەڭ چوڭ سودا شېرىكلىرىنىڭ بىرسى بولغان ياۋروپادا بۇنداق بىر قانۇن رامكىسىنىڭكى شەكىللىنىشى ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان مەھسۇلاتلارنىڭكى ياۋروپا بازىرىغا ئومۇميۈزلۈك كىرىشىنىڭكى چەكلىنىشى ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە بولغان ياخشى بېسىلغان قەدەم، چوڭ بىر ئۇتۇقلارنىڭكى بىرسى.
گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن بۇيان يولغا قويۇپ كەلگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك تاۋارلارنىڭ ئامېرىكا بازارلىرىغا كىرىشىنى چەكلەش تەدبىرلىرى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىپلا قالماي، يەنە كۆپلىگەن غەرب شىركەتلىرىنىڭ ھىندىستان ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىگە يۆتكىلىشىگە سەۋەب بولغان. ئۇ سۆزىدە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى ھەقىقىي رەۋىشتە ئىجرا قىلىنغان تەقدىردە ئۇنىڭ خىتاي ئىقتىسادىغا زور زەربە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن ئېرىشىۋاتقان مەنپەئەتلىرىنى يوققا چىقىرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتايدىن كېلىدىغان مەھسۇلاتلارنى چەكلەش قانۇنىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، قۇل ئەمگىگە مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشى ئىنتايىن قىيىن توختاش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭكى ئىقتىسادىغا بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر كۆرسەتكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، نۇرغۇن چەت ئەل شىركەتلىرى ھىندىستان ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىياغا كۆچۈشتەك بىر ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈپ، خىتاي ئىقتىسادىنىڭكى چېكىنىشىدە ئىجابىي رول ئوينىغان ئىدى. ياۋروپا پارلامېنتىنىڭكى ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى ئېلان قىلغانلىقى بۇ ناھايىتى بىر ئىجابىي قەدەم. ئەگەر بۇ ھەقىقىي تۈردە ئىجرا قىلىنسا خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا ئېغىر دەرىجىدە زەربە بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن كېلىپ چىققان پايدىسىغىمۇ ناھايىتى ئېغىر زەربە بولىدۇ. ئەركىن يۈرۈش ناملىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئېلان قىلغان زامانىۋى قۇللۇقنىڭ دۇنيادىكى ۋەزىيىتى ناملىق دوكلاتىغا قارىغاندا، دۇنيا مىقياسىدا نۆۋەتتە قىرىق توققۇز مىليون ئالتە يۈز مىڭ كىشى زامانىۋى قۇللۇقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە يىگىرمە يەتتە مىليون ئالتە يۈز مىڭ كىشى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتا ئىكەن. دۆلەت تەرىپىدىن مەجبۇرىي قۇل قىلىنىپ ئىشلىتىلىۋاتقانلارنىڭ سانى ئۈچ مىليون توققۇز يۈز مىڭ كىشى ئىكەن. بىراق بۇ دوكلاتتا قۇل قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ نىسبىتىگە ئورۇن بېرىلمىگەن. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەزكۇر تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى پارلامېنتنىڭ قارارىدىن ئۆتۈشى بىلەنلا كۈچكە ئىگە بولمايدىكەن. ئۇ يەنە ياۋروپا كومىسسىيونى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا يىگىرمە يەتتە دۆلەتنىڭ ماقۇللۇقىدىن ئۆتۈشى كېرەككەن. بۇنىڭ ئۈچۈن يەنە بىر مۇددەت ۋاقىت كېتىدىكەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ بىرىنچى ئىيۇن كۈنى يېڭىدىن تۈزۈلگەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى ماقۇللىغانلىقى ۋە بۇنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى قاراشلارنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

ۋە ئۇنى ئىزچىل ساقلاپ كېلىۋاتقانلىقى ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ يىل بىرىنچى ئىيۇن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مەكتەپلەردىن سەككىز يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئوقۇش پۈتتۈرگەن بولۇپ، ئانا تىلىدا تەربىيەلەنگەن بۇ ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنىڭ بەزىلىرى ئالىي بىلىم يۇرتلىرىغا، يەنە بەزىلىرى كەسپىي مەكتەپلەرگە كىرىپ ئوقۇش ئالدىدا ئىكەن. خەۋەر تەپسىلاتىنى قازاقىستاندىن ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان يەتكۈزىدۇ. بۇ يىل قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىلىم مىنىستىرلىقى ئوتتۇرا بىلىم بېرىش مەكتەپلىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئوقۇش يىلىنىڭ ئاياغلىشىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئاخىرقى قوڭغۇراق مۇراسىمىنى ئۆتكۈزۈشنى يىللاردىكىدەك يىگىرمە بەشىنچى مايغا ئەمەس، بەلكى بىرىنچى ئىيۇن كۈنىگە بەلگىلەش بۇيرۇقىنى چىقارغان ئىدى. شۇ سەۋەبتىن قازاقىستاندىكى بارلىق مەكتەپلەردە بۇ مۇراسىم بىرىنچى ئىيۇندا بولۇپ ئۆتتى. ئاخىرقى قوڭغۇراق مۇراسىملىرىغا ئاساسىي جەھەتتىن باشلانغۇچ مەكتەپنى ھەمدە توققۇزىنچى ۋە ئون بىرىنچى سىنىپلارنى تاماملىغان ئوقۇغۇچىلار قاتناشتى. مۇراسىمغا شۇنىڭدەك زىيالىيلار، جەمئىيەتلىك بىرلەشمىلەر ۋەكىللىرى، ئاتا-ئانىلار ۋە باشقىلار تەكلىپ قىلىندى. مەزكۇر مۇراسىملاردا ئوقۇش يىلىنىڭ يەكۈنى چىقىرىلىپ، ئوقۇشتا ۋە ئىشتا ئۈلگە بولغان ئوقۇغۇچىلار ۋە ئۇستازلار تەقدىرلەندى. مۇنداق مۇراسىملار ئون ئالتە مىڭدىن ئوشۇق قىز-يىگىت بىلىم ئېلىۋاتقان ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەردىمۇ ئۆتتى. بۇ مەكتەپلەر ئاساسلىقى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ تالغىر، ئەمگەكچىقازاق، ئۇيغۇر ۋە پانفىلوف ناھىيەلىرىگە جايلاشقان. جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى تەركىبىدىكى مائارىپ كېڭىشىنىڭ رەئىسى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى شەمشىدىن ئايۇپ ئەپەندى مەكتەپ پۈتتۈرگەن بارلىق ئۇيغۇر قىز-يىگىتلىرىنى تەبرىكلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بىزنى خۇشال قىلىدىغان يېرى، بۈگۈنكى كۈندە ئانا تىلىمىزدا ئوقۇۋاتقان سەككىز يۈز يىگىرمە توققۇز بالا ئانا مەكتەپتىن ئۇچۇم بولۇۋاتىدۇ، ئۇنىڭكى ئۈچ يۈز ئاتمىش تۆت بالا مىللىي بىر پۈتۈن تېستقا قاتنىشىۋاتىدۇ. بۇ بىز ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ خۇشاللىق. مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭكى پىرېزىدېنتى قاسىمژومارت توقايېپ ئاخىرقى مەكتۇپلىرىدا، قازاقىستان خەلق ئاسسامبلېيەسىنىڭ ئوتتۇز ئىككىنچى سېسسىيىسىدە سۆزلىگەن نۇتقىدا شۇ مەكتەپلەردە بۇ بىلىم بېرىش مەسىلىسىگە كۆپرەك كۆڭۈل بۆلەيلى دېگەن مەسىلىگە دىققەت ئاغدۇردى. بىزنىڭكى ئانا تىلدا ئوقۇۋاتقان بالىلىرىمىز ئۆزىنىڭكى بىلىمىنى تەستىقلاپ، مانا مىللىي تېستقا قاتنىشىپ، ئۆزلىرىنىڭكى قابىلىيەتلىك، ھەقىقەتەنمۇ شۇ ئانا تىلدا ئوقۇشنىڭ ئەۋزەللىكىنى بىلىپ، ئۆزلىرىنىڭكى نېمىگە قابىل ئىكەنلىكىنى بۈگۈن تەستىقلاپ ئولتۇرىدۇ. مانا بۈگۈنكى ئاخىرقى قوڭغۇراق مەراسىمى جاي-جايلاردا ئۆتكۈزۈلدى. بۈگۈنكى ھەقىقەتەنمۇ مۇشۇ خۇشاللىق كۈن. بالىلىرىمىز ھاياتقا ئۇچۇم بولدى. مۇشۇ ھاياتتا سۈرۈنمەي ئۆتۈپ، ئۆزلىرىنىڭكى ئارمان قىلغان ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىغا چۈشۈپ، ئاشۇ سىناقلارنى سۈرۈنمەي ئۆتۈشىگە بىز تىلەكداشلىق بىلدۈرىمىز. شەمشىدىن ئايۇپوف يەنە ئانا تىلىدا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ سانىنىڭ ئۆسۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ھەر ھالدا قازاقىستاندا ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلدا ئوقۇتۇشقا ئىمكانىيەتلەر يارىتىلىۋاتىدۇ، شۇ ئىمكانىيەتلەردىن تولۇق پايدىلىنىپ، كەلگۈسىدە مانا بۈگۈنكى ئاخىرقى قوڭغۇراق بىراز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن يېڭى ئوقۇش يىلى باشلىنىدۇ، شۇ يېڭى ئوقۇش يىلىدا مۇشۇ مەكتەپلىرىمىزدە ئانا تىلدا ئوقۇغان بالىلىرىمىزنىڭكى سانىنىڭ كۆپىيىشىنى بىز ئۈمىد قىلىمىز، ئانا تىلدا ئوقۇيمەن دېگەن بالىلارنىڭكى ھەر يىلى بىر بالىدىن قوشۇلسىمۇ بىز ئۈچۈن چوڭ ئۇتۇق، چوڭ خۇشاللىق، شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۈمىد قىلىمىز. كېيىنكى ۋاقىتلاردا ھەقىقەتەنمۇ ئىلگىرىلەش بولۇۋاتىدۇ. ئانا تىلدا ئوقۇيمەن دېگەن بالىلارنىڭ سانى كۆپىيىۋاتىدۇ. مانا بۈگۈنكى كۈندە ئون ئالتە مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش بالا ئانا تىلدا ئوقۇۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن كەلگۈسىدىمۇ ئانا تىلدا ئوقۇيدىغان بالىلارنىڭ سانىنى كۆپىيىدىغانلىقىغا بىز ئىشەنچىمىز كامىل. قازاقىستاندا ئوقۇتۇشنى ساپ ئۇيغۇر تىلىدا ئېلىپ بارىدىغان ئون ئىككى مەكتەپ، ئوقۇتۇشنى قازاق، ئۇيغۇر ۋە رۇس تىللىرىدا ئارىلاش ئېلىپ بارىدىغان ئەللىك مەكتەپ مەۋجۇت. بىز ئەنە شۇ ئوقۇتۇش ئۈچ تىلدا يۈرگۈزۈلىدىغان ئالمۇتا ۋىلايىتى ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىنىڭ قاراتۇرۇق يېزىسىدا ئورۇنلاشقان ئاۋۇت ساتتاروف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىياتى پەنلىرى مۇئەللىمى بۈۋىنۇر غوجامبەردىيېۋا بىلەن ئالاقىلەشتۇق. بۈۋىنۇر غوجامبەردىيېۋا خانىم مەكتەپتە ئاخىرقى قوڭغۇراق مۇراسىمىنىڭ داغدۇغىلىق ئۆتۈپ، ئۇنىڭغا ئۇيغۇرلارنىڭمۇ كۆپلەپ قاتناشقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. بىيىلقى ئوقۇش يىلىنى ئۇيغۇر سىنىپىنىڭ ئون تۆت ئوقۇغۇچىسى ئانا مەكتەپ بىلەن خوشلىشىپ، چوڭ ھايات قوينىغا قەدەم تاشلىماقچى. ھالبۇكى، ئۇلارنىڭ ئالدىدا چوڭ سىناق تۇرىدۇ. ئۇيغۇر سىنىپىدا تەھسىل كۆرۈۋاتقان ئوقۇغۇچىلار بۇ يىل بايقاشلارغا پائال قاتنىشىپ، مۇكاپاتلىق ئورۇنلارنى ئىگىلەپ كېلىۋاتىدۇ. ئاتاپ ئۆتسەك، ئون ئىككى ئوقۇغۇچى ئىلمىي ئىشلار بويىچە جۇمھۇرىيەتلىك، ۋىلايەتلىك مۇسابىقىلەرنىڭ غالىپلىرى. مۇشۇ يېقىندا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە ئۇستازلىرى ئالمۇتا شەھىرىدىكى سۇلەيمېنوف نامىدىكى تەتقىقات ئىنستىتۇتىغا بېرىپ، ئالىملار بىلەن ئۇچرىشىپ، مەزمۇنلۇق سۆھبەت ئۆتكەزدى. مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىجادىيەتكە بولغان قىزىقىشى زور. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆزلىرى يازغان شېئىر ۋە چۆچەكلىرى جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئاۋازى، ئىلى ۋادىسى، غۇنچە ژۇرناللىرىدا بېسىلىپ چىقىۋاتىدۇ. شۇنداقلا بۇ مەكتەپ ئۇستازلىرى ۋە ئوقۇغۇچىلىرى شائىر، يازغۇچىلار ئىجادىغا بېغىشلانغان چارە-تەدبىرلەرنى كۆپلەپ ئۆتكۈزىدۇ. مەسىلەن، لۇتپۇللا مۇتەللىپنىڭ يۈز يىللىق تەۋەللۇدىغا بېغىشلانغان ئەدەبىي كەچ، شائىر ئىمىنجان توختىياروۋنىڭ، يۇرتدىشىمىز بالىلار يازغۇچىسى ئاۋۇت مەسىموۋنىڭ ۋە باشقىمۇ شائىر يازغۇچىلارنىڭ ئىجادىغا بېغىشلانغان ئەدەبىي كەچلەر، ئۇچرىشىشلار شۇنىڭغا مىسالدۇر. بۈۋىنۇر غوجامبەردىيېۋا يەنە تالانتلىق ئوقۇغۇچىلارغىمۇ چوڭ دىققەت ئاغدۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. مەكتىبىمىز تالانتلىق ئوقۇغۇچىلارنى ئالاھىدە باھالاپ، يىل ئاخىرىدا تالانتلىق ئەۋلاد ئەل كېلەچىكى ماۋزۇسىدا چوڭ فورۇم ئۆتكەزدى. بۇ فورۇمغا مەكتەپنىڭ تالانتلىق، جۇمھۇرىيەتلىك، ۋىلايەتلىك، ناھىيەلىك مۇسابىقىلەردە غالىپ چىققان يۈز قىرىق ئالتە ئوقۇغۇچى قاتناشتى. چارە-تەدبىرگە مۇشۇ بىلىم دەرگاھىدا بىلىم ئالغان، ھازىر چوڭ ئۇتۇقلارغا يېتىۋاتقان يۇرتداشلىرىمىز تەكلىپ قىلىندى. ياش ئەۋلادقا ساپالىق بىلىم، ئاڭلىق تەربىيە بېرىش يولىدا ئۆزلىرىنىڭ بارلىق تەجرىبىسى بىلەن بىلىمىنى سەرپ قىلىپ كېلىۋاتقان ئۇستازلىرىمىزمۇ ئاز ئەمەس. ئىلىم تۈگىمەس كان، دەپ دانالار ئېيتقاندەك، ئىلىمنىڭ تۈۋى چوڭقۇر. ئۇ يەردىكى غەزنىنى ئىزدەپ تېپىش، ئۆگىنىش كېلەچەك ئەۋلادلارنىڭ قولىدا. ئىگىلىنىشىچە، ئۆز ئانا تىلىدا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرى ئوقۇشتا ياخشى نەتىجىلەرنى كۆرسىتىپ، قازاقىستاننىڭ ئەڭ ئىناۋەتلىك ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىغا ئوقۇشقا كىرمەكتە. ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى ياخشى كەسىپ ئىگىسى بولۇپ، ھازىر جەمئىيەتنىڭ ھەر ساھەلىرىدە ئەمگەك قىلماقتا. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار. Хайыр This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.